فاذا بلغن اجلهن جڏهن توهان هڪڙو مقرر ڪيو انهن جي عدت جيڪا مطلب عدت مقرر آهي شريعت جي حساب سان هيترا مهينا هيترا ڏينهن جيترو به پنهنجو ۽ ان کان پوء جڏهن هو وقت پورو ٿي وڃي هاڻي فرمائي ٿو فاذا بلغن بل بلغ بالغ لفظ معنيٰ مچور ٿي ويو وقت يعني پورو ٿي ويو وقت اچي ويو پهت فاذا بلغن اجلهن فامسڪوهن پوء ڇڏي ڏيو انهن کي بمعروف سهڻي طريقي سان سٺو طريقو معروف طريقو جيڪو آهي نه بڇڙي طريقي سان انهن کي ڪمينو ڪري انهن کي خراب ڪري انهن کي ندوهي انهن کي لتوڙي انهن کي هيئن ڪري انهن کي هيء اهڙي آهي بڇڙي آهي هيء بس اهو آرام سان انهن کي ڇڏي ڏيو سهڻي نموني سان جيڪو سٺو سيبائتو سٺو سلڇڻو طريقو جيڪو چڱائيء وارو طريقو فامسڪوهن بمعروف هن کي ڇڏي ڏيو. امسڪوهن جهليو جهل پاڻ وٽ رکو يعني امسڪوهن پاڻ رکو انهن کي معروف طريقي سان سهڻي طريقي سان امسڪوهن او فارقوهن بمعروف يا ان سان فارق فارق ان کي ڇڏي ڏيو فارقو تفريق ڪيو يعني ان کان الڳ ٿي وڃو هليو

حال ۾ بنهار پوري پوء هن کي پڇيس سائين ڇا آهي؟ چيس سائين بس پوء ڪارو ڪاري بس اسان ڪري ماري ڇڏيو اڙي ڀيڻا توهان جي پيء جو بنهار ڇا ڀلا ڪهڙي ڳالهه توهان کي حق آهي جو ڪارو ڪاري ڪري ڀيڻا ماڻهوء کي تهمت هڻي ڪهڙي خبر آهي توهان اهو تهمت ڪوڙي هنئي هجي ڪهڙي خبر آهي بهرحال جو مطلب ته ٻنهي صورتن ۾ هڪڙو سهڻو طريقو اختيار ڪيو جيڪو الله تعاليٰ جو طريقو جيڪو محمد پاڪ صلي الله عليه وسلم جو طريقو هن ۾ ڪا بزدلي ڪانهي ڪا هن ۾ ڪا نامردي جي ڳالهه ڪونهي ڪا مرد اهو ڪونهي ڀلي نامرد هو تنهن ڪري هن کي مائي کي ڇڏيائين مرد هجي ها بس هن جي سسي کپي ڇڏي ها هن کي ماري ڇڏي ها اهڙي ڪا بڇڙي ڳالهه هاڻي اسان وٽ ٿوري ڳالهه ريفرنس ۾ ڪري کڻيون ٿا جيڪب آباد پنهنجو آهي

پوڙهي کي جيڪو مري ويو هليو ته ان جي مڙس کي به جيڪو آهي سو ان ۾ مڙس کي نه پر ان جي زال جيڪا آهي ان کي به چوندا هل بابا تون به چڙهه هن تي ڏاگهه تي هاڻي هو ويچاري چي تو صحيح محبت سي ڪئي هن پنهنجي مڙس سان تون ڀلي مائي هئينء تون ڏاڍي بس سٺي مائي هئينء ۽ پنهنجو وفادار مائي هئينء جو هاڻي تون هل هن سان هڙئي وڙا پاتي ويچاري مائي هاڻي هو ويچارو عرفي هيو هڪڙو پنهنجو شاعر اڪبر جي زماني ۾ جهانگير جي زماني ۾ آيو پنهنجي ايران کان جو عرفي آ از عشق بازي کم ز هندو زن مباش او برائي مرد ديگر سوختن خويش را لا ڇا چي ته مطلب چئين ته اي عرفي تون پنهنجو عشق بازي منجهه عشق جي معاملي منجهه هندو جي زال کان پوئتي نه رهجي وڃجان جو هوء ته ويچاري پرائي مڙس جي لاء پرائي ماڻهو جي لاء پنهنجي بدن کي ساڙي ڇڏي ٿي ته هاڻي اهو ان کي وري پنهنجو گلوريفڪيشن ان ڳالهه جو ان سلسلي جي ڪندا هئا پاڻ وٽ پنهنجي هندستان ۾ ته وري مسلمان به چوندا هئا واهه واهه معنيٰ طريقو سٺو آهي اسان جون زالون به جيڪڏهن هن ڏاگهه تي چڙهجن ماري هنن کي پوري ڇڏجي ته پوء ڀلو ٿئي ڪم پر اهو غلط ڳالهه مطلب ته الله تعاليٰ جو طريقو اهو ڪونهي معنيٰ مرد مري ويو ته زال کي پوري ڇڏي يا زال مري وئي ته مرد کي پوري ڇڏي ان سان گڏ ائين ڪونهي ڪو سلسلو هاڻي سڀ ڪو پنهنجي موت مرندو، سڀ ڪو پنهنجي وقت تي مرندو. پوء هيء هئي. پوء اها جا رسم جيڪا ان وقت هندستان منجهه پنهنجي سڄي ۾ پاڪستان جيڪو سنڌ آهي اسان جو ولايت انهي منجهه به اهو ئي هيو ته پوء هنن انگريز چيو ته بابا هاڻ چيائونس هن وٽ ويا انگريز وٽ هي پنهنجا سنڌ جا ماڻهو يا هندستان جا چيائونس هي اسان جو مذهبي رليجيس طريقو آهي ۽ اسان کي تون نه چئو ڪجهه ڇو جو تون تون چئين چئين ٿو ته اسان تنهنجي رليجن ۾ انٽرفيئر نه ڪنداسون انهي ڪري تون اسان جي هن معاملي ۾ انٽرفيئر نه ڪر اسين ستي چاڙهينداسون ۽ هن مسلمان اسان وارن يارن چيو ته اسين به انهي کي ڪارو ڪاري ڪنداسون ته هاڻ هو جيڪب جيڪو آهي ۽ پنهنجو نيپيئر ٻنهي ٻنهي منجهان ڪنهن يا هڪڙي ٻنهي اهو چيو هن کي چئين ٺيڪ آهي توهان جو پنهنجو طريقو آهي رسم طريقو پنهنجو قانون آهي توهان جو پنهنجو توهان ان تي هلو، اسان وٽ به پنهنجو قانون آهي. هن چيو، انگريز چيو. چيائين ته اسان وٽ پنهنجو قانون آهي ته اسان کي جيڪو به ائين ڏسنداسون ته ستي تي چاڙهيائين يا پنهنجو ڪارو ڪاري ڪري ماريائين، اسين به ان کي ڦاسي ڏئي ڇڏينداسون ۽ ٽنگو پيو هوندو پنهنجي ان تي، پوء هاڻي توهان ئي ڄاڻو، توهان جو ڪم ڄاڻي، ڀلي توهين پنهنجي دين تي هلو، اسين پنهنجي دين تي ۽ پنهنجي رسم رواج تي ٿا هلون. پوء انهيء ڪري پوء گهٽجي ويون هليون ٻئي ڳالهيون، واقعي ستي ختم ٿي وئي هلي. هندستان ۾ هاڻي ستي نه آهي ۽ ويندي هاڻي طلاق به آهي هندو پاڻ طلاق به ڏين ٿا پنهنجو الحمد لله مطلب جان هڪ ٻئي ۾ جان ڦاٿي ته پوء ماڻهو جان ڇڏائي الله تعالا جو طريقو آهي اهو سهڻو طريقو آهي هاڻي عيسائي به جيڪي آهن سي طلاق ايتري ٿا ڏين جو بس روز هر روز هڪڙي طلاق ٿا ڏين پوء جيڪو قصو جيڪو الف ليل و ليل وارو هڪڙي رات شادي ڪري ٻئي ڏينهن طلاق وري مائي به جيڪا آ سا شوقين هوندي ته پنهنجو چوندي هاڻي ٺيڪ آ توکي آئون طلاق ٿي ڏيان اڙي ڀيڻان جا پٽ به رات هڪڙي رات هن سان وڌي ٻي رات چيو آئون وري شادي وري ٻي ڪندس وري ٻي رات وري ٻئي سان پوء الف ليل و ليل شهرزاد ۽ شهريار جو قصو جيڪو آ سو شروع ٿي ٿو وڃي هليو هاڻي ته ويسٽ ۾ ائين آهي پاڻ وٽ به جيڪي مسلمانن منجهه به جيڪي سڌريل ملڪ آهن، جن کي پئسو ڏوڪڙ آهي، جن جو پيٽ ڀريل آهي، جن جون مايون ڪمائين ٿيون يا کائين ٿيون يا شاديون ڪن. موراڪو ۾ مون ڏٺي پئي الجزيره جي ان ۾ ته موراڪو ۾ عورتون جيڪي آهن سي چون ٿيون ته اسان کي طلاق ڏي، مڙس کي ٿيون چون طلاق ڏي اسين ڪو ٻيو مڙس ڳولينديونسون، تون تو ۾ به لڇڻ ڪونهي ڪو تنهنجو آ سو توکي تون ڪونه کپين اسان کي تنهن ڪري هاڻي تون اسان کي طلاق مرد مرد ڪونه ٿا گهرن طلاق مايون ٿيون گهرن مراڪو ۾ جي ٻين مت هنڌن به اهڙي قسم جون جتي ماڊرن نمونو آهي هتي پاڪ هتي جيڪي هاڪلن ۾ اسين ويٺا آهيون هتي عورتون طلاق ٿيون گهرن مسلمانن جون عورتون طلاق گهرن ٿيون پنهنجي مڙسن کان ته اسان کي طلاق کپي بس هي گهر به اسان کي کپي مڙس کي ڪڍ ڀيڻسان کي ٻاهر وڃ

ڪهڙو ملڪ جو آهي پنهنجي ٻيلي جي ٻيلي جو آهي درٻيلي جو ملير جو چوان جو وٺيو اچي پنهنجي گهر ۾ ويهاريو چي هل توکي زال ڪڍي ڇڏيو آهي هلي آ آئون توکي ماني کارائيندس تيسين ڪو پاڻ ائين ڪندو آهي ويچارو اهو ڪم هاڻي اهو مطلب سلسلو لڳو پيو آهي پاڻ الله پنهنجي پناهه ۾ رکي هاڻي اڳتي آئون ڳالهه ٿو ڪريان ٿو فرمائي فاذا بلغن اجلهن

عد يعني جسٽي جسٽيفائيڊ يعني سٺا ماڻهو هجن ذوا عدل هجن عدل وارا عادل هجن ائين نه ٺڳ ۽ بدمعاش هجن داداگير هجن انهن کي نه وچ ۾ آڻيو جيڪي سٺا ماڻهو ڀلا ماڻهو هجن موچارا ماڻهو هجن عدل وارا انصاف وارا هجن انهن کي شاهد ڪيو ان ڳالهه جو ڀئي اسان سيپريٽ ٿيا آهيون اسان هاڻي هي ڳالهه هيئن ٿي آهي يا اسان هي رکيو آهي منهنجي زال کي

۾ وڃي هئي ڪا الاء ڇا پوء الاء ڇا ٿي چيو ڇا نه ٿيو خدا کي خبر آهي پوء هاڻي ريسنٽلي هڪڙو سال کن ٿيو آهي ڪو پنهنجو هن کي مرد ويو سو هي پيو ايندو ويندو آهي پاڻ منجهه پوء هڪڙي ڏينهن ماري ڇڏي مائي کي لاحول ولا قوت الا بالله هاڻ ائين ٿئي ٿو مطلب ته پوء مرد جيڪو اندر جيڪو شيطان هن جو غضب جيڪو آهي هنجو هنجو ڪو پنهنجو آهي ته هي مطلب مونکي ڇڏي وئي هلي ۽ پنهنجو مست ٿي ويٺي آهي ۽ هي پنهنجو هيئن آهي هونئن آهي پوء هن کي ساڙ جيڪو حسد جيڪو آهي هن جيڪو باهه جيڪا گهر دل ۾ اندر جي اٿس، هاڻ اها ٿڌي ته ڪونه ٿي ڀيڻسان، هاڻ تون ته جيل ۾ پيو آهين الاء ڇا به جي پوء هاڻ ان کي هتي فائيو اسٽار جيل ۾ رکيو ويٺا آهن جا جيل هتي جو اهڙو ڪونه پاڪستان جي جيلن جهڙو يا ٻين جهڙو هتي ويٺو مزا ڪري ڀيڻسان ڀلي پنهنجو آرام سان ويٺو هجي جهڙا اهڙا چوندا پوء ماڻهو اهڙا اٿن ڀئي ٺيڪ آهي جيل ۾ موڪليندا هو ڪي پنج سال ڪي ڪيترا سال ڪي ويهه سال ڪي ٽيهه سال جيترو به پوء آئون ڪٽي ايندس ۽ ويٺو هوندس فائيو اسٽار هوٽل ۾، نه ڪو ڪم نه ڪو ڪار، نه ڪو ڳالهه نه ڪو مهاڙ، هي جيل ڪهڙو آهي؟ سمجهو پوء هاڻي ائين ٿئي ٿو ته پوء چون چئي ٿو پوء شاهد بنايو ضروري آهي ته ڪو شاهد هجي وقت پوء فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوا عدل منڪم توهان منجهان توهان منجهان جي معنيٰ آهي ته مسلمان هجن اهي هيئن نه غير مسلمان توهان جو شاهد هجي ذوا عدل منڪم توهان منجهان شاهد هجن يعني توهان جي ٽرائيب جا توهان جي قوم جا توهان جي گهٽ ۾ گهٽ مسلمان هجي ائين نه ته ڪافر جيڪو آهي سو توهان جو منڪم ڪونه ٿو ٿئي اهو اهو شاهد توهان جو ڪونه ٿيندو ان سلسلي ۾ هي جيڪي شاهد هي جيڪي رليجن سان واسطو رکن ٿيون ڳالهيون ان سان ان ڪافر جي شاهدي نه آهي توهان تي واقيموا الشهادة لله ۽ شهادت ڏيو الله جي طرفان ائين نه ته ڀاء کي لٺ پاڻ سنڌي ۾ چوندا آهن ته لٺ کڻجي ڀاء جي پاران شاهدي ڏجي خدا جي پاران پر لٺ ته کڻي کڻبي جو جهڙو ٿي ويو منهنجو ڀاء جيڪو آهي سو پاتو ته آئون مونکي کپي ته آئون ائين نه منهنجي ڀاء کي لٺيون وڃي هڻان چي جا ڀاء منهنجو بدمعاش آهي هن ڪري پر گهٽ ۾ گهٽ ڀاء جو پاسو ته ماڻهو وٺي بابا بيهو بيهو بيهو بيهو ترسو ترسو ترسو وڙهو نه وڙهو نه وڙهو نه

۽ پوء شهادت ڏيو قائم ڪريو شهادت الله جي طرفان هو سورت نساء جي آخر ۾ ۽ سورت مائده جي شروع ۾ شهادت پنهنجي خلاف هجي يا شهادت ٻئي جي خلاف هجي يا پنهنجي پيء جي خلاف هجي ته به شهادت ڏيو الله جي طرفان اها ڳالهه تمام سهڻي نموني سان اڳ ۾ به ٿي آهي هتي به اها ڳالهه ڪئي واقيموا الشهادة لله ذالڪم يوعظ به

۽ آخرت تي ايمان آڻين ٿا انهن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ ايندي انهن کي اها نصيحت ڪم ايندي ڇو جو چوندا ڀئي آخر ۾ حساب آهي قيامت جو حساب آهي اتي مون کي ئي حساب ڏيڻو آهي آئون جيڪڏهن اهڙو بڇڙائي ڪندس اهڙي ڌانائي ڪندس اهڙي داداگيري ڪندس ايترو ظلم ڪندس ته اتي مون سان مون کي ڪير ڇڏائيندو پوء انهي ڪري انهي کي ڊپ هوندو پوء الله تي ايمان هجي انهن کي ۽ آخرت تي ايمان هوندي تنهن کي اها نصيحت ڪم ايندي تنهن کي اها ٻئي کي نصيحت ڪم نه ايندي آهي ومن يتق الله هاڻي هتي تمام سهڻي ڳالهه آهي جيڪا الله تعاليٰ هتي فرمائي ومن يت جيڪو الله تعاليٰ سان کان ڊنو هن سلسلي منجهه يعني پنهنجي طلاق ۽ هن جي رکڻ جي هن جي الله تعاليٰ جي ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله تعاليٰ هن لاء مخرج کوليندو هن لاء پيدا ڪندو مخرج معنيٰ هڪڙو ماڻهو ڦاٿو پيو آهي، بند ڪوٺي ۾ آهي، هن لاء دروازو کلندو هو، بابا تون هت مان نڪر، جو خواب ۾ ته ڏسندا آهيو ته ڪو ماڻهو بند آهي ۽ نڪري نٿو سگهي، بس ڇا ڪيئن نڪران، پوء الله تعاليٰ ڪو دروازو کولي، ڪو کڙڪي کولي، ڪو ڪٿان ماڻهو نڪري، پوء اهڙي نموني سان هي مخرج کولي ٿو، سبحان الله والحمد لله تمام ئي سهڻيون آيتون آهن ٽي هڪ ٻئي جي ڀرسان اهي ماڻهو رکندا آهن برڪت جي لاء ۽ پڙهڻ پڙهڻ گهرجن پنهنجي مخرج جي لاء يعني ڪنهن به ڳالهه ۾ ڦاٿو آهي ته الله تعالٰي ان مان جان ڪڍي ڪهڙي نموني سان اهي هي ٽئي هڪ ٻئي جي پويان جيڪي آيتون اچن ٿيون پنهنجو اهي تمام سهڻيون آيتون برڪت واريون آيتون آهن هاڻي مون کي خيال ۾ اچي ٿي ڳالهه ته حضرت عمر رضي الله تعالٰي وٽ هڪڙو ماڻهو ڪو آيو هن چيو ته مون کي نوڪري ٻوڪري رک، مون کي گورنر ٻورنر ڪر ڪو ڇا فلاڻي هنڌ مون کي موڪل يا ڇا ڪيئن ڪو هن کي چيائين. پوء حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه تمام سخت هو انهيء ڳالهه منجهه ته هڪڙو ته جيڪو ماڻهو پاڻ چئي ته گهري ته پوء انهيء کي گهڻو ڪري ڪونه ڏبي پر پوء انهيء کي جيڪي ڏسبو ته ڪا صلاحيت آهي جيڪو سياڻو پوء هن کان پڇيائين ته ڀلا تو وٽ قرآن منجهان ڪا شيء آهي مطلب توکي قرآن ياد آهي ڪا قرآن جي ڳالهه اٿئي

پوء ڏٺائين، هن کي ياد هو حضرت عمر کي ته هن مون کان گهريو هو پنهنجو ته نوڪري مون کي ڏي، گورنر مون کي ڪر يا ڇا فلاڻو يا مطلب وڏي اختيار مون کي ڏي جو آئون ملڪ کي ڦريان لٽيان ڇا ڪريان ته پوء ان وقت ائين چيو هئائين هن ويچاري پوء هاڻي حضرت عمر جو هن کي ڏٺو ته چيائين ته يا فلاڻا چيائين ته پنهنجو ته وري ڇا اسان پنهنجو تون موٽ وري ڪڏهن ڪو ڪون موٽي آهي وري ڇا ڳالهه آهي مون کان مطلب ته اهو ٽهين ڇو ٿو ڇا ٿو ڇو ٿو ٽهين ته پوء حضرت عمر کي هن فرم چيو چيائين ته يا امير المومنين تون اهڙو ڪونه آهين جنهن کان ماڻهو ٽهي ڀڄي تو مون کي اهڙي ڳالهه چئي جو آئون ويس وڃي قرآن مون پڙهيو ۽ قرآن آئون پڙهڻ جڏهن لڳس، قرآن منهنجي دل ۾ اهڙو ويهي ويو، جو بس پوء مون کان اهي اختيارات ۽ عملداريون ۽ اهيون ڳالهيون سڀ وسري ويون هليون. پوء مون کي مون کي مون بس چيو ته هاڻ هي بس منهنجو سلسلو آهي ۽ مون کي نوڪري ٻوڪري کپي ڪانه ڪا هاڻي. پوء حضرت عمر به تمام هوشيار ماڻهو هو، پڇيائين ان کان، چيائين ڀلا ڪهڙي ڳالهه، ڪهڙي آيت قرآن جي تو پڙهي جنهن ۾ توکي هي نقطو سمجهه ۾ آيو؟ سبحان الله!

توهان کي مون چيس بس هاڻ مون کي کپي ڪونه نوڪري نه ڪو چاڪري نه ڪو عملداري نه ڪو آفيسري هي عمل مون کي کپي ڪانه ڪا بس هاڻ مون کي آئون اهڙو هيلپ سي سبحان الله الحمد لله ولا اله الا توهان به ڪئي سهڻي ڳالهه ته اهڙي قسم جا مطلب ۽ پنهنجي اهڙي اهڙو ٿئي ٿو ڪو واقعو جنهن منجهان انسان جي زندگي بدلجي ٿي وڃي هليو قرآن شريف جو ڪو لفظ اچي ٿو قرآن شريف سمجهه ۾ اوچتو اچي ٿو قرآن شريف پڙهون پيا سڄو ڏينهن اڳتي پوئتي هيڏانهن هوڏانهن پر سمجهه ۾ رڳو لفظ آهن جيڪي اسانجي گلي منجهان نڪرن ٿا سائين گلي منجهان ٿا اچن پر خبر ڪون دل کي دماغ کي اثر نٿا ڪن پر ڪنهن وقت ڪو جڏهن اثر ٿئي ٿو ته هڪ ڳالهه سمجهه ۾ اچي ٿي حضرت سائين پنهنجو محمد راشد شاهه صاحب پنهنجو روضي ڌڻي جي نالي چوندا هئا ته جڏهن پاڻ پاڻ فرمايائين ته مون جڏهن پڙهي آيت سورت قاف جي آهي ذاريات جي آهي ڪي ڪهڙي هنڌ جي آهي ته يرزق وفي السماء رزقڪم تنهنجو رزق جيڪو آسمان ۾ آهي چيم، مون ڏٺو ڏٺو، منهنجو رزق آسمان ۾ آهي، هاڻي آئون ويٺو زمين ۾ ڳوليان، ويٺو هر کيڙيان، هي ڪريان، هو ڪريان، مطلب هر به کيڙيندو هو ويچارو سائين محمد راشد صاحب، چيم هاڻي مون اهو ڇڏيو ته هاڻي پنهنجو الله تعاليٰ جو دين ايمان پکيڙڻ جي ڳالهه تي آئون لڳي ويس، چيم، وفي السماء رزقڪم، تنهنجو رزق آسمان ۾ آهي.

خچر جيڪو آهي مون وٽ گاڏڙي آهي هڪڙي ننڍي پنهنجي جيڪا به آهي پر تون کڻي هيلي ڪاپٽر هجئي ته ڪو کڻي پنهنجو هجئي ته وري ڌرتي تي اهوئي ساڳيو ٿو هلين پيو وري تون به ايندين ته آئون به ايندس وري بس ڳالهه ساڳي آهي سمجهيو تو ۾ مون ۾ ڪو فرق ته آهي ڪونه ڪو پوء هاڻي مطلب ماڻهو ڀئي آئون ههڙو آهيان ڪي به آهي سو به کائي پيو ۽ جيڪو چيو هن ٺاهي هڪڙي پوئم ڏاڍي مزيدار هوندي هئي چي جو کار هاء ٿو فلاڻ سو کائي هو ڀي آدمي هي فلاڻ جو سوکي کائي هو ڀي آدمي هي فلاڻ هو تمام سٺي پوئم آئون هٿ کڻ ساڻ پڙهندس چئي ته اهو به آهي آدمي هو به آهي آدمي هاڻ اسين به آدمي آهيون اهي به ڀرسان آدمي آهن جيڪي کايو پيئو مست ٿيو ويٺا آهن پنهنجو اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الي صراط المستقيم هاڻ اڳتي ٿا هلون فرمائي ٿو ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق الله تعاليٰ ڪٿان ٿو ڏئي هو الله تعاليٰ کي خبر آهي رزق جي لاء هي آيت آهي ۽ رزق جي لاء پنهنجو مڪل الله مالڪ الملڪ تو تل ملڪ منت شاء و تنز الملڪ ۾ منت شاء و تو عز منت شاء و ذل منت شاء ويت کل خير نڪلا کل شين قدير تو ليل فن نهار تو ليل نهار فل ليل تخل حي من الميت تخل ميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب اها آيت پڙهڻ گهرجي رزق جي ڪشادگي جي لاء يا سورت جمعي جي آخري آيت جيڪا آهي ته الله تعاليٰ سٺو رزق جيڪو ڏيندو مطلب ته اهڙي قسم جون آيتون آهن جيڪي الله تعاليٰ کان ماڻهو گهرڻ چاهي چاهي جيڪي گهڻا آهن جيڪي چوندا الله جي اسانکي پرواهه ڪونهي اسين پاڻ ئي پيدا ڪريو ويٺا آهيون سڀ ڪجهه هي هيڏا هوڏا پر هاڻي جنهن کي ايمان آهي الله تي ۽ جيڪي ڀروسو ڪن رب پاڪ تي ۽ جيڪي رزق الله کان گهرن ٿا ته پوء انهن کي مطلب ته اهي آيتون به آهن جيڪي الله تعاليٰ کي سفارش پنهنجي متعلق ڪر يا الله تون اسانکي رزق ڏي ڪارا پيارا اسانکي اسانجو چڱو نموني سان اسانجي ٻچڙن کي مائٽن کي مائٽن کي هنن کي هونن کي سڀني کي آسودو ڪر پاڪ پنهنجي سڄي قوم کي الله تعاليٰ آسودو ڪري پنهنجي سنڌ کي پنهنجي اسانجي ڳوٺ راج وارن کي هنن کي هنن کي سڀني کي رب پاڪ پنهنجو اهڙي نموني سان آسودگي جي دعا گهرجي ته پنهنجي اولاد جي لاء پنهنجي ٻچڙن جي لاء پنهنجي قوم جي لاء پنهنجي ڳوٺ راج جي لاء پنهنجي مائٽن مٽن جي لاء اوسي اوڙي پاڙي وارن جي لاء سڀني جي لاء آسودگي جي رزق جي ڳالهه گهرڻ گهرجي ڪي آ ڀاٽيلا ماڻهو آهن چوندا اسان کي دعا گهرڻ جي ضرورت ڪونهي پوء نماز پڙهندا ان کان پوء به دعا ڪونه ٿا گهرن مون کي خبر آهي ٻه ٽي يار منهنجا اهڙا آهن بس ڀئي هڪدم اٿي ڀڄي ويندا نماز ۾ اسين ويندا آهيون هاڻي اڌ مسجدون خالي پنهنجو جمعي جي نماز ٿي ٿئي ته بس يڪدم جيئن نماز ختم ٿيندي بس

هاڻ لاحول اهو مطلب ته هڪڙو سلسلو شروع ٿي ويو آهي ۽ خصوصاً ان ڳالهه ۾ اڳ اڳ جيڪي آهن اسان جا هندستاني پاڪستاني به آهن جن هاڻ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ومن يتوڪل علي الله فهو حسبه جيڪو الله تعاليٰ الله تعاليٰ تي توڪل ڪري ٿو ته اهو هن جي لاء ڪافي آهي حسبه جي معنيٰ آهي ته اهو پورو آهي بس حساب حسب حساب منجهان ٿو نڪري حسبه اهو هن لاء ڪافي آهي ڪافي انف آهي He doesn't need anybody هاڻ هيء اسان جو مرشد ويچارو پنهنجو نقش بندي جيڪو وفات ڪري ويو ناظم الحق صاحب پوء ان ان وقت چيو پئي ته هي ڏمر اچڻو آهي ۽ هي فلاڻا فلاڻا ملڪ جي ڪئن سٽبا ٿيڻا آهن پوء ان چيو ته هاڻي توهان جي لاء هي کپي ته هي چئي ٿو حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله حسبي الله نعم الوکيل نعم المولا و نعم النصير حسبي الله الله تعاليٰ ڪافي آهي سورت زمر جيڪا آهي ان منجهه اهو ذڪر آهي ته الله تعاليٰ ڪافي آهي

پوء جنهن الله تعاليٰ تي توڪل رکي، ڀروسو رکو، جو آسري الله جي، جو الله توهار، الله توهار جي معنيٰ آهي، الله تو آهر، الله تنهنجي آسري تي، آهر يا سين جيڪا آهي سا هي ۾ بدلجي وڃي، الله تنهنجي آسري تي، الله توهار، الله توهار، معنيٰ الله جي آسري تي هاڻي شروع ٿو ڪريان، معنيٰ اهڙي نموني سان ويچارا اڳ ۾ ۾ پنهنجو ٻنيون پوکيندا هئا يا ڪو ڪم ڪندا هئا ته چوندا الله تو هار، الله تو هار، الله تو آهر، الله تنهنجي آسري تي معنيٰ الله تنهنجي تنهنجي توڪل تي، تنهنجي ڀروسي تي، تنهنجي هن تي، تون هن کي محفوظ رکندين، منهنجي ٻنيء کي، منهنجي باغ کي، منهنجي بستان کي، منهنجي پاڻيء کي، منهنجي رڍن کي، منهنجي ٻڪرين کي، منهنجي مينهن کي، منهنجي ڍڳين کي، گهوڙن کي، گڏهن کي، گابن کي، جيڪو مطلب ته مون وٽ آهي، منهنجي ٻارن کي، ٻچن کي، ڳوٺ کي، راڄ کي،

قدرا، قد جعل الله لڪل شيء قدرا يعني الله تعاليٰ هر شيء جو هڪڙو قدر، هڪڙو ماپ، هڪڙو مقدور يعني مقدار ڪري ڇڏيو آهي، رٿ رٿي ڇڏي آهي، هيتري ٿيندي، هي هيتري ٿيندو، هيترو ڪوس ٿيندو، هيترو قتل عام ٿيندو، هيتري نابودي ٿيندي، هيتري بربادي ٿيندي، سيريا ۾ ڪي افغانستان ۾ ڪي يمن ۾ ڪي هن ۾ هن ۾ هيتري ٿيندي، فلاڻي کي هيترو رزق ڏبو، فلاڻي کي هيترو هيترو کائيندو هيترو پيئندو جڏهن هڪ هڪڙي حديث پنهنجي اچي ٿي جيڪا خطبي ۾ پڙهندا آهن اڪثر ته ڪو ماڻهو ڪون مرندو سواء ان جي جو اهو رزق پنهنجو جيڪو اٿس مقرر ٿيل اهو کائي چڪندو تنهن کان پوء هو مرندو ته انهي ڪري پوء جيڪي ويچارا الله جا ٻانها هوندا آهن هو چوندا منهنجو رزق پورو ٿي ويو آهي هاڻ آئون وڃان ٿو السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته الله واهي خدا حافظ پوء اهڙا ويچارا ڏٺل ماڻهو آهن جيڪي چوندا هئا منهنجو رزق ختم آهي هاڻي آئون وڃان ٿو، انهن ويچارن کي ڪهڙو هڪ اشارو رب پاڪ وٽان ملي ٿو، قد جعل الله لڪل شيء قدرا هر شيء جو هڪڙو قدر، هڪڙو مقدار، هڪڙو اندازو، هڪڙو الله تعاليٰ رٿي ڇڏيو آهي، ڪري ڇڏيو آهي، مقرر ڪري ڇڏيو آهي، لوح قلم ۾ لکي ڇڏيو آهي. هو جيڪو وڏي ٽيبليٽ جيڪا آهي، وڏو جيڪو ڪمپيوٽر الله تعاليٰ جو آهي، انهيء ۾ هن لکي ڇڏيو آهي ته هيترو رزق فلاڻو ماڻهو کائيندو. ان ڪري گهڻو نه کائجي. جيڪڏهن بعد ۾ وڏي حياتي هجي ته ماڻهو گهڻو نه کائي. هٻڇ ڪري گهڻو کائبو ته رزق ختم ٿي ويندو آهي. اللهم صلي عليٰ سيدنا محمد تنهن ڪري پنهنجو ٿورو ٿورو ڪري کائجي ته پوء وڏي حياتي انهي ڪري ملي ٿي. لانگيوٽي جيڪا آهي ان جو هڪڙو ڇا چئبو آهي ته اسرار هڪڙو رمز جيڪا سيڪريٽ جيڪو اهو آهي ته ماڻهو گهٽ کائي هٻڇ شٻڇ ڪري کائيندو اوبيس ٿي ويندو هليو ته ٿلهو ٿنڀرو ٿي ويندو ڀلا مرندو يڪدم هن کي شگر ٿي ويندي هن کي فلاڻي ٽير مٽي سڀ هي جيڪي سسٽم آهي ڪوليپس ٿي ويندا هليا مطلب ان ڪري ٿورو جيڪي کائيندا هئا ويچارا وڏي حياتي گذاريندا هئا اڳي جيڪي ڏٺا هو مطلب ٿورو ٿورو کائيندا بس